ڪي ڪنهن کي ڏنگيندا آهن، ڪي ڏنگ وارا هوندا آهن، ڪي ڌڪ وارا هوندا آهن، ڪي گهيرڻ وارا هوندا آهن. گهڻي قسم جا هنن جا پاڻ ۾ سڄا اهي معاملا ٺهيل آهن. الله تبارڪ وتعاليٰ هنن کي به وڏو هڪڙو معاشرو ڏنو آهي زبردست. ماکيء جي مک اهڙي طرح ڪيوليون انهن جانورن ۾ به پنهنجو هڪڙو حيواني معاشرو آهي جنهن ۾ محفوظ رهن ٿا، پنهنجي نسل جي حفاظت ڪن ٿا. فتبسم ضاحڪا، حضرت سليمان عليه السلام مرڪيو، کليو هن جي ڳالهه کي ڏسي، سرور ٿيو هن کي، اعتراف پنهنجي عدالت جو ڪي ڪهڙيء ڳالهه تي ته هم لا يشعرون، توهان کي جيڪڏهن ڪا تڪليف پهتي ته انهن جي بي شعوري حرڪت جي ڪري هوندي، جا انهي ۾ ڏوهي ڪونهن، ڇو ته غير مشعور شيء جيڪا اچي وڃي، انهي ۾ ڪهڙو ڪو لاچار آ، عذر آ ڪنهن کي. حضرت سليمان عليه السلام کليو ان جي قول کان قال رب اوزعني الله تعالي مون کي بخش حصو ڏي مون کي منهنجي قسمت ۾ ان اشڪر وزع چيو تقسيم ڪرڻ کي حصو ڏي منهنجي قسمت ۾ ان اشڪر نعمتڪ جو مان تنهنجي نعمت جو شڪر ڪريان التي انعمت علي جيڪي تو منهنجي مٿان نعمت ڪئي وعليٰ والدي ۽ منهنجي پيء ماء تي تو نعمت ڪئي الله تعاليٰ جيڪو تو احسان اسان تي ڪيو آهي اهڙي نعمت ۽ عدليه انتظام حڪومت قوت مون کي شڪر جي توفيق عطا فرماء
وان اعمل صالحا ۽ ٻيو ته مان نيڪي جو ڪم ڪريان ترضاه اهڙا نيڪي جا ڪم جو تون راضي ٿين عمل صالحا جو اها صفت ٿي پئي وادخلني برحمتڪ مون کي تون پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪر في عبادڪ الصالحين پنهنجي سچن صالحن بندن ۾ يعني تنهنجا انعام ايڏا وڏا مان ڇا ٿو تنهنجي نعمتن کي بيان ڪري سگهان ۽ ڇا ٿو ان جو مان ڪو حق ادا ڪري سگهان بهرحال تون منهنجي مٿان احسان ڪر ۽ مون کي پنهنجي صالح بندن ۾ داخل ڪري ڇڏ. مطلب هي آهي ته اسان جي ڪنهن فروگذاشت جي مٿان اسان تان حساب ڪتاب نه هجي. اهو مطلب آهي. هو ڪتاب لکن ٿا ته حضرت سليمان عليه السلام انهي ڪيولي کي گهرايو. گهرائي هن کي چيائين ته پوء ان کي رکين کڻي پنهنجي تري تي. ڪتاب لکن ٿا ته هن کي پنهنجي تري تي رکيائين. تري تي رکي ۽ چويس ته تنهنجو نالو ڇا آهي؟ چيو، منهنجو نالو آهي منذرو، منذرت منهنجو نالو آهي. چيائين، منذرو تنهنجو نالو ڇو آهي؟ چيائين، لأني انذر قومي، مان پنهنجي قوم کان پنهنجي قوم کي ڊيڄاريندو آهيان انهن حرڪتن کان ۽ غلطين کان مان انهن کي ڊيڄاريندو آهيان. ۽ وري پوء حضرت سليمان عليه السلام هن کان پڇيو ته تو جو پنهنجي قوم کي چيو،

تنهنجو سينو سالم آهي شرڪ کان، ڪفر کان، بي شڪري کان ۽ عوارضات جيڪي انساني گناهن غلطين جا ٿين ٿا انهن کان تنهنجو سينو پاڪ ۽ صاف آهي تنهنڪري تون سليم الصدر سليمان ٿئين. چيس ته ٺيڪ آهي. چيائين ڀلا سائين توهان جي والد صاحب جو نالو؟ چيائين دائود عليه السلام. چيائين لم سمي دائود دائودا دائود ڇو نالو رکيو ويو ائين؟ چيائين ته مون کي خبر ناهي. چيائين ته اهو هن ڪري لأنه داويٰ جرحت قلبه. قلب جي زخم جو علاج ٿيندو ئي ڪونهي. دائود عليه السلام کي الله تعاليٰ اهڙي حڪمت ڏني جو زخم قلب جو علاج ڪندو هو جو وري قلب سگهو سالم ٿي وڃي. ائين چيس چي ڀلا سائين تهان جي هٿ ۾ اها جيڪا منڊي پيل آ ان جو مطلب ڇا آهي؟ چي ته اها منڊي آ بس منهنجي مهر آ ان ۾ حڪومت جي منهنجي جي استطاعت آ ۽ طاقت آ. چي ته نه پر ان جو ٻيو مطلب هي به ٿي سگهي ٿو اشارو ته جيئن توهان جي آڱر جي چوڌاري منڊي ويڙهيل آهي تيئن الله جي حڪومت ڪائنات تي ائين ويڙهيل آهي ۽ توهان جي منڊي انهي آڱر جي مٿو گهيرو ڪيو بيٺي آهي ائين الله تعاليٰ جو حڪم ساري ڪائنات تي گهيرو ڪيو بيٺو آهي چيائين ڀلا هي ٽڪ فص جيڪو آهي ان جي مٿو اهو ڇا جي لاء چيائين اها به مان کي خبر ڪانهي منذر چيو ته سائين اهو ان جي لاء آهي ته تنهنجي حڪومت اها ٽڪ تنهنجي وجود جي آڏو ٿورڙي حيثيت ٿي رکي چيائين ها

هو جاچ ڪئي پکين مٿو ڇانورو ٿي بيهي رهندو هو. هر هڪ قوم مٿو ڇانو ڪري حاضري ۾ بيٺي هوندي هئي. مٿو اس جو تڙڪو آيو. حضرت سليمان عليه السلام چيو ته هي ڪاڏي ويو آهي؟ اهو هدهد جي جاء هئي. هدهد پکي هو هڪڙو. چيس خبر ناهي ته الائي ڪاڏي ويو آهي. تفقد الطير، جاچ ڪئي پکي جي قال ما لي لا اري الهدهد، چيائين ڇا ٿيو آهي جو مان نٿو ڏسان هدهد کي؟ ام ڪان من الغائبين، ڇا غائب ٿي ويو آهي يا مان نٿو ڏسان يا واقعي ڪونهي. ائين پڇا ڪرڻ جو هڪڙو طريقو هوندو آهي شاهانه انداز جو مان نٿو ڏسانس ڪين واقعي غائب آهي هاڻي سمجه ۾ آيو ته واقعي غائب آهي لاعذبنه صنعت اڪتفا ۾ اهو ٿي ويو ته سائين واقعي غائب آهي لاعذبنه عذابا شديدا اسان هن کي عذاب ڪنداسون عذاب سخت او لاذبحنه يا هن کي ذبح ڪنداسون او لياتيني بسلطان مبين يا ته ڪو مون وٽ جواب آڻي دليل آڻي ڪو پڌرو چٽو جنهن دليل ۾ هي ٻڌائي ته مان بيگناهه آهيان ۽ هن مجبوري جي ڪري ٻاهر مان نڪتل هيس، اها ڳالهه پوري طرح ٻڌائي، جي نه ته هن جي سزا سخت آهي. حضرت سليمان عليه السلام حڪم عدولي جي هن کي سزا ڏني، ڇو ته اها هڪڙي حڪم جي بي فرماني ۽ بغاوت آ، بي فرماني ۽ بغاوت جي هي وڏي ايڏي عادل بادشاهه الٰهي نبي جي مخالفت ڪرڻ اها سزا جي لائق آ. فمڪث غير بعيد ٿوري گهڙي گذري، دير ڪئين ٿوري گهڙي غير معنيٰ. نه، بعيد معنيٰ پري، نه پري معنيٰ ٿوري گهڙي. قال احطت بما لم تحط به چيائين آندي آ مان اهڙي خبر، بما اهڙي شيء جي جو لم تحط جنهن کي تون احاطو نه ڪيو آهي. مان اهڙي احاطو ڪيو آهي اهڙيء شيء جو جو نه احاطو ڪيو آهي تو انهيء شيء سان، معنيٰ ان جي خبر مون کي آئي آ. وجئتک من سبا مان تو وٽ سبا کان آندي آهي بنبا هڪڙي خبر يقيني معنيٰ مضبوط خبر هڪڙي پڪي خبر اها مان وٽ آندي آ سبا جي ملڪ کان. سبا هڪڙي قوم جو نالو آهي يا ان جو وطن جيڪو آ سو عرب جي ڪنهن علائقي ۾ آهي يمن جي طرف آهي گويا هدهد انهيء پاسي ڏي ڪنهن طرح وڃي نڪتو هو جو هن کي انهي ڳالهه جي ڪا معلومات ٿي سو اوڏانهن وڃي نڪتو هتي جو رب تبارڪ تعاليٰ فرمائي ٿو لقد آتينا داؤد سليمان علما ان جي معنيٰ اها آهي ته جزئيات هرو ڀرو ڪونه ها معلوم علم ڪلي ته ڪونه هو، جنس علم جي هئي، پوء انهي ۾ ڪي جزئيات جيڪڏهن رهجي وڃن ۽ پوء اهي خبر سان اچي پهچن ته پوء اها ڪا ڳالهه خلاف ڪانهي ڪا مٿين مسئلي جي. پوء چيس ته مان اها جيڪا خبر آندي آهي سا تمام سبا جي ملڪ کان يقيني خبر آندي آهي. اني وجدت امراتن اتي هڪڙي عورت لڌي تملڪهم جيڪا حڪومت پئي ڪري انهن تي، اوتيت من ڪل شيء ڏني وئي آهي هر شيء کان. ولها عرش عظيم ۽ ان کي تخت آهي هڪڙو وڏو، معنيٰ شاهي شاهي هڪڙو تخت اٿس، جنهن تخت تي ويهي ٿي ۽ حڪومت انهي ملڪ جي ڪري ٿي، سبا جي ملڪ ۾. مفسرين انهي ملڪ جو نالو بلقيس لکيو آهي، بلقيس، جيڪا اها حضرت حضرت سليمان عليه السلام کي خبر ڏني وئي. وجدتها وقومها ان جو مذهب ٿو ٻڌائي ته مان انهن کي ڏٺو ۽ ان جي قوم کي يسجدون للشمس، سج جي پوڄا پيا ڪن من دون الله نه الله جي. الله جي پوڄا نه مطلب ته مشرڪ قوم نظر آئي آهي زين لهم الشيطان اعمالهم شيطان انهن کي سندن برا ڪم اهي سينگاري ڏنا آهن جن برائي ۾ هو گرفتار ٿي الله تبارڪ و تعاليٰ جي عبادت جي بجاء اٿي هنن شرڪ ۽ سج جي پوڄا ڪرڻ جو سلسلو شروع ڪري ڏنو آهي فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون انهن کي روڪيائين رستي کان فهم لا يهتدون اهي هدايت وارا نٿا ٿين جو انهي بلا ۾ هي گرفتار ٿيا پيا آهن

ايڏي مالڪ رب قادر قوت واري عليم قادر قدير جو ڇو نٿا هي ڪن؟ من معنيٰ ته هن پنهنجي طرفان انهيء قوم تي هڪڙو اعتراض به ڪري ڇڏيو. يعلم ما تخفون وما تعلنون ڄاڻي ٿو جيڪي شيء لڪايو ٿا جيڪي ظاهر ٿو ڪري ظاهر ٿا ڪريو معنيٰ هدهد پنهنجي عقل ۽ شعور جي لحاظ کان جيتري قدر هن کي پنهنجي توحيد جو علم هيو، سليمان عليه السلام جي خدمت ۾ اهو نور معرفت جو جيڪو الله تعاليٰ هر شيء کي ڏنو آهي، ان من شيء الا يسبح بحمده ولڪن لا تفقهون تسبيحهم هر شيء کي الله تعاليٰ ذڪر ۽ تسبيح ڏنو آهي پر توهان نه ٿا سمجهو، اهو ذڪر ۽ تسبيح جو جيڪو نور معرفت جو هنن کي مليل آهي، اهو رب تعاليٰ هنن کي عطا ڪيو آهي ۽ رب تعاليٰ گهري ته اهو نور معرفت جو هڪڙي سڪل شيء کي به ڏئي ڇڏي، جانور وغيره انهن کي ته الله تعاليٰ هونئن ئي اها عطا ڪئي آهي. سو انهيء بنياد تي هن ساري توحيد جي تقرير به ڪئي. پڇاڙي انهيء قوم جي مٿان اعتراض ڪيائين جو هنن پنهنجي انسانيت ايڏي ضايع ڪئي آهي، جڏهن ته حيوانن پنهنجي حيوانيت کي به محفوظ رکيو آهي. الله الذي لا اله الا هو، الله اهو بادشاهه آهي، ان کان سواء ٻيو ڪو مالڪ ڪونهي، رب العرش العظيم، جيڪو عرش عظيم جو مالڪ آهي، بلقيس جو تخت ڇا آهي، الله جو عرش وڏو آهي. قال سننظر، حضرت سليمان عليه السلام جي خدمت ۾ رپورٽ پيش ڪيائين. حضرت سليمان عليه السلام فرمايو ته اسان ڏسون ٿا جاچي. اصدقت ام ڪنت من الڪاذبين، ڇا تون سچ ٿو ڳالهائين يا ڪوڙ ٿو چوين؟ مطلب هي آهي ان منجهان ته هي تو هن وقت ۾ دفع الوقت ڪري پنهنجي غير حاضريء جو جواب ٺاهي کڻي ڏنو ٿي ته جيئن سليمان عليه السلام جو خيال سزا تان هٽائي ڇڏيان ايا اها ڳالهه ڪي نه سچ ٿو چوين؟ سليمان عليه السلام کي معلوم ٿيو ته انهي ملڪ جي خبر نه هئي. سليمان عليه السلام ڪو عالم الغيب ته ڪونه هو.

هاڻي هتي صنعت اڪتفا جي ٿيل آهي، اها ڪهڙي؟ سليمان عليه السلام هن کي خط ڏنو، هي خط کڻي ويو، اتي وڃي هن مائي آرام جي وقت ۾ ستي پئي، ڪنهن ڳڙکيون لنگهي، هن خاص ڪمري ۾ وڃي هو هن جي مٿون کڻي سيني تي اڇلي خط وري ننڊ ۾ پئي يا اکيون ٻوٽيون پئي جو ڏٺائين ته ڪاغذ اچي پيو آهي. ته ان جي کڙڪي تي ڪجهه جاڳي پئي، ڏسي ته ڪاغذ منهنجي مٿون پيو ويڙهيو سيڙهيو. هي وري ان دريء کان ٿي ائين ڦڙڦڙائيندو وڃي دريء ۾ ويٺو، خبر پيس ته انهيء پکيء خط اچي ڏنو آهي. رستو به هن کي خط جو ڏنائين ته هن طريقي سان تو وٽ خط آيو آهي. بس ڏٺائين، هن اهو خط کنيو. بس خط کنيائين ته هن کي يقين پيو بس هي هلي ويئي. ايترو ڪم هو هن کي ڪرڻو. قالت پوء پنهنجي بورڊ کي گهرايائين، پنهنجي ماڻهن کي گهرايائين، جيڪي ان وٽ هيا امير. حڪومت وارا جيڪي هن سان وزير وزير هيا، ممبر، يا ايها الملأ، اي درٻار وارؤ، ملأ چئبو آهي جماعت کي، ملأ چئبو آهي اصل ڀرڻ کي، معنيٰ هي ته جماعت وارا ماڻهو جيڪي اهي انهي ڪچهري کي ڀري ويٺا هوندا آهن، ڳالهيون ٻولهيون ٻيون ٽيون سڄيون ويٺا سمجهندا سمجهائيندا آهن هڪ ٻئي کي، ملڪ ملڪراني جا انتظامات وغيره. اني مان القي الي مون ڏانهن وڌو ويو آهي هڪڙو ڪتاب، ڪريم، عزت وارو خط، عزت وارو خط هي آهي ته هڪڙو پکي خط کڻي آيو آهي. ۽ تمام هڪڙي معزز طريقي سان کڻي آيو. وري اهو پکي مان ڏٺو ته ويٺو هو. جيستائين خط مان کنئي کوليو، سمجهه ۾ آيو ته ڪا هڪڙي وڏي مهم آهي، جنهن تحت هي خط آيو آهي. ۽ عزت وارو هنن اکرن منجهان به سمجهه ۾ اچي ٿو، انه من سليمان، سليمان عليه السلام جي، ممڪن آهي ته هنن وٽ بادشاهي پهتل هجي، ٿي سگهي ٿو ننڍن علائقن جي خبر نه هوندي آهي، پر وڏي بادشاهه جي خبر سڀني کي هوندي آهي. انه من سليمان ۽ ٻيو ته هن جي قوت به اتان سمجهه ۾ اچي ٿي جو پکي هڪڙو خط کڻي اچي سڃاڻي انهي ماڻهو کي ڏي ۽ وري هڪڙي قوت آ جهڙي طرح جسماني قوت چئجي اهڙي روحاني قوت به چئجي روحاني قوت ۽ جسماني قوت پاڻ ۾ بسا اوقات لازم ملزوم هوندا آهن بسم الله الرحمن الرحيم ۽ اهو آهي شروع ٿيڻ الله جي نالي سان جو بيحد مهربان نهايت باجه وارو آهي انه، الا تعلوا، ان ۾ لکيل آهي ته نه زور وٺو عليّ مون تي، وأتوني، اچو مون وٽ مسلمين، فرمانبردار ٿي، اکر هي ٻه، لا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين، فرمانبردار ٿي مون وٽ پهچو، ٻي ڪا صورت توهان جي قبول نه ڪبي. مختصر، جامع، پر عظمت اهڙو خط جو دنيا ۾ ڪنهن نه ڪنهن لکيو هجي. مطلب هي هو ته منهنجي مقابلي ۾ زور آزمائي نه ڪجو، خيريت سان هليا اچو، اسلام قبوليو، جيڪو اسان جو حڪم آهي انهي جا فرمانبردار بڻجو. ان ۾ اسلام جي تبليغ به ٿي وئي. الله جي نالي سان شروع جيڪو ٻاجهارو مهربان آ. اهڙي طرح سان علو ۽ بلندي به نه ڪريو معنيٰ ٻي ڪا غلط ڳالهه به نه اختيار ڪريو ۽ منهنجي تابعداري به ڪريو ۽ مسلمان فرمانبردار ٿي اچو اها جيڪا گردن غير جي آڏو ٿا جهڪايو الله جي آڏو جهڪايو قالت يا ايها الملأ افتوني في امري اي سردار دربار وارو مون کي فتوا ڏيو مشورو ڏيو منهنجي معاملي ۾ ڇا ڪريان ما ڪنت قاطعة امرا حتي تشهدون مان تيسيتائين فيصلو نه ڪندس ڪنهن ڳالهه جو قاطعة پڪو فيصلو، حتيٰ تشهدون جيستائين توهان حاضري ڏيو، جيستائين توهان ان ۾ شاهدي ڏيو يا جيستائين توهان سڀئي حاضر هجو، ٻئي معنائون، جيستائين توهان پنهنجي راء ڏيو يا جيستائين توهان سمورا حاضر ٿيو ۽ متفقو فيصلو ڪريو. مشوري سان جواب ڏيو. ائين تڪڙي جواب ڏيڻ جي ضرورت ڪانهي ڪا. مون کي پنهنجو فيصلو به ناهي ڪرڻو. اهو هنن پنهنجي جماعت جو هن احترام ڪيو آهي. قالوا نحن اولو قوة هنن چيو ته اسان وڏي طاقت جا صاحب آهيون. واولو باس ۽ سخت لڙائيء وارا، شديد، والامر اليڪ، ڪم تنهنجي اختيار ۾ آ، حڪم ڪر ته جنگ ڪريون، فانظري ماذا تامرين، پوء تون ڏس ڇا ٿي حڪم ڪرين، تون پاڻ هاڻي سوچي ڏس، اسان قوت ۾ ڪنهن طرح ڪم ڪونه آهيون، جنگ جي لاء تيار آهيون، اختيار تنهنجو آهي، اسان جي گردن تنهنجي سامهون خم آ. مطلب هي آ ته اسان تيار آهيون.

هاڻي هڪڙو ڪم ٿا ڪريون، اني مرسلة اليهم بهدية، مان موڪليان ٿي انهن ڏي هڪڙو هديو، فناظرة ڏسان ٿي بم يرجع المرسلون ته اهي قاصد ڪهڙي خبر کڻي موٽائي اچن ٿا. پتو پئجي ويندو ته آيا اهو دولت جو پوڄاري آهي، ملڪيت ملي ويندي، باج گذاري ٿيندي، اسان پنهنجي مذهب تي، هو پنهنجي مذهب تي، پروگرام هر ڪنهن کي پنهنجو، اسان هن جي ڍل ڀريندا رهنداسين، پاڻ قوت اسان جي به وڌي پوندي، اڳتي جيڪڏهن ڪو ٻيو بادشاهه اهڙو اسان تي حملو ڪندو، ته به اسان کي هن سان معاهدو ٿي پيو شوق هن جو معلوم ڪجي ته ڪهڙو آهي هن کي ڇا ٿو کپي تحفو ٿو موڪلي تحفا عجيب عجيب قسم جا لکيا آهن ڪتابن تفسيرن تمام گهڻا وڏا کثير تحفا انهن ڏي موڪلي جنهن جي ڪا حد نه آهي خازن ان جي لاء تفصيل لکيا وڏو

مال سان، مال سان منهنجو اضافو ٿا ڪريو، مان وٽ ڄڻ ڪمي آهي، فما آتاني الله پوء اها شيء جيڪا ڏني آهي مون کي الله، خير، اها ڀلي آهي، بهتر آهي، مما آتاڪم جيڪي توهان کي ڏني آهي، بل انتم بهديتڪم تفرحون پر توهان پنهنجي هديي سان، تحفي سان، وڃي خوش رهو، اسان کي توهان جو تحفو نٿو کپي، کڻي وڃو موٽائي اهو تحفو، اسان کي الله تعاليٰ جسماني، روحاني، دولت عطا فرمائي آهي، مان کي ڪهڙي پرواهه آهي توهان جي انهن شين جي. اصل توهان جو ايمان کپي. ارجع اليهم، انهن کي چيو ته کڻي وڃ موٽائي. فلناتينهم بجنود، اسان آڻينداسون هڪڙو اهڙو لشڪر، لا قبل لهم، جو نه هوندي طاقت انهن کي، بها، انهيء سان، مقابلي جي، بي مقابلي جي، ولنخرجنهم، ۽ اسان انهن کي تڙي ڪڍنداسين، منها، منها، يعني ملڪ منجهان، جو ملڪ سڄو پنهنجي قبضي ۾ ڪري، انهن کي تڙي،

حضرت سليمان عليه السلام ياتيني بعرشها توهان ۾ ۾ ڪهڙو آهي جيڪو ان جو تخت کڻي اچي جنهن تخت جي خبر ڪئي آهي هن هدهد قبل ان ياتوني مسلمين هن کان اڳي جو هاڻي اهي مان وٽ حڪم بردار فرمانبردار ٿي اچن سليمان عليه السلام جي نتيجي تي نظر پئجي وئي ڇو ته جيڪي ايڏي آڻ مڃين ٿا اهي آزمائن به ٿا جڏهن ايڏي آڻ هن جي قبول نه پئي معنيٰ هاڻي اهي ٻيهر پنهنجو سر آڻيندا اڳي مال موڪليو هئن هاڻي سر. اها هڪ دانشمندي جو فيصلو آهي. جهڙي طرح هنن ڪيو تهڙي طرح سليمان عليه السلام نتيجو ڪڍيو. تنهنڪري هاڻي تخت ان جو کڻي ٿي وڃي. يعني هنن کي اها به خبر پئي ته اسان جي قوت ڪيڏي وڏي آهي. اها قوت هنن کي ڏيکارڻي آهي. قبل ان ياتوني مسلمين هن کان اڳي جو مون وٽ فرمانبردار ٿي اچن قال عفريت من الجن ديو هڪڙو عفريت جن انا آتيک به، مون آڻيندس تو وٽ، انهيء تخت کي، قبل ان تقوم من مقامک، هن کان اڳي جو تون اٿين پنهنجي جاء کان. توهان پنهنجي جاء کان اٿو. سليمان عليه السلام درٻار ۾ ويهندو هيو ۽ ظهر جي وقت تائين ويهندو هيو. چيائين ته سائين توهان اٿي وڃو، تنهن کان اڳ ۾ هتي اچي ويندو. اهو اڳياڙي جي وقت ۾ پئي ڳالهايائون، ڏينهن لڙيل ڪونه هو اڃا. واني عليه لقوي امين بيشڪ مان ان جي مٿان قوت رکندڙ ۽ امانت وارو آهيان معنيٰ انهيء تخت ۾ مان ڪو زيان ڪونه ڪندس جيڪي به ان ۾ ڪي بيش بها قيمت شيون هونديون هيرا جواهر لعل موتي وغيره هوندا ان سان اسان جو ڪو سروڪار ڪونهي مان امانت سان با سلامت تخت اچي پيش ڪريان پر توهان جي هن مجلس ۽ نشست برخاست کان جو هن مجلس برخاست ڪريو تنهن جي توهان جي نشست برخاست ڪرڻ کان اڳ ۾ مان اٿندس کڻي ايندس قال الذي عنده علم من الڪتاب اتي اهو شخص جنهن کي هيو علم من الڪتاب

اهو هڪڙو واقعو حضرت سليمان عليه السلام جو هتي بيان ٿيل آهي. ان ۾ توجيهات ٻن قسمن جا ممڪن آهن. هڪڙو قال الذي عنده علم من الڪتاب ڄڻ غائب ٿو سمجهه ۾ اچي ٻيو هڪڙو شخص جنهن جي بيان ٿي ڪجي ڳالهه. جهڙي طرح عفريت سان حضرت سليمان عليه السلام ڳالهايو ته مقابلي ۾ ٻئي هڪڙي شخص اٿي چيس ته پوء ان کان اڳ ۾ ته مان آڻيندس. اهو ڪير هيو؟ ان کي مقرر ڪرڻ جي لاء رب تبارڪ و تعالي عفريت جو نالو ته وٺي ٿو پر انهي شخص جو نالو ڇونه ٿو وٺي ته آصف بن برخيا هو خاص ڳالهه آهي جن جو نالو وٺي ٻڌائي ٿو پر جنهن ايڏو ڪرامت جهڙو ڪم ڪيو جو اکي ڇنڀ کان به اڳ ۾ آڻي ڪڍيائين انهي جو به کڻي نالو وٺي ها پوء الله تعالي هيئن فرمائي ها ته قال آصف بن برخيا الذي عنده علم من الڪتاب اهڙو ڪو حرج ته ڪونه هو انهيء ۾ جيڪڏهن نه هو حرج ته قال احد من الجن انا آتيڪ به قبل ان يرتد اليڪ طرفڪ هتي به کڻي اچي چئجي ها يا عظيم من الجن جي نالو نه وٺڻو هو ته پوء عفريت جو به نه وٺڻو هو جي وٺڻو هو ته ٻنهي جو وٺڻو هو اهو هڪڙو قرينو آهي اسان کي ٻيء توجيه جو اها توجيهه جيڪا پهرين آهي سا اها آهي ته آصف بن برخيا حضرت سليمان عليه السلام جو وزير اعظم هو وڏو صالح پرهيزگار نيڪ حضرت سليمان عليه السلام جي ديني پروگرام جو پابند عابد هيو انهي چيو سائين هي ته ڪا معمولي ڳالهه آهي هن پنهنجي ڪرامت ڪئي ان ڪرامت جي ذريعي ائين ڪيائين ڪرامت ۾ طي الارض جو هڪڙو مسئلو آهي

بهرحال چيو انهي شخص جنهن کي هو علم ڪتاب جو علم ڪتاب جو الذي عنده علم من الڪتاب اهو جيڪو صله موصول آهي اتي ثبوت جي معنيٰ آهي تمام وڏي ۽ ثبوت جي معنيٰ انهي وٽ هوندي آهي جنهن وٽ اهو علم ڪتاب جو ثابت هجي هڪڙو هوندو آهي علم ڪتاب جو ورتل ٻيو هوندو آهي علم ڪتاب جو ثابت ثابت علم ڪتاب جو هوندو آهي نبيء وٽ جو الله تعاليٰ جو سڌو منزلگاهه وحيء جو ٿئي ٿو، الذي عنده علم الڪتاب جو حقدار انهيء جملي جو اهو نبي آهي. جڏهن عفريت کي چيائين ۽ عفريت هڪڙي وڏي قوت رکندڙ هيو ۽ ان عفريت جي جيڪا طاقت آهي سا اها نبيء جي مقابلي ۾ هوندي آهي اهو هڪڙو ٻيو قرينو آهي حضور پاڪ صلي الله فرمائن ٿا ته هڪڙي رات مان نماز پيو پڙهيان فجا عفريت من عفاريت الجن

پر پوء مون کي دعا حضرت سليمان عليه السلام ڀاء جي ياد آئي، رب هب لي ملڪا لا ينبغي لاحد الله تعاليٰ مون کي اهڙي حڪومت ڏي جو ٻئي ڪنهن کي مناسب نه هجي، چيم ته ڀلا اها دعا ان سان مخصوص هجي جنن تي قبضو ڪرڻ ۽ ٻڌڻ انهي جو ڪم ٺهيو انهي جي لاء هجي. هتان سمجهه ۾ آيو ته عفريت نبوت جو مقابلو ڪندو آهي. هتي جيڪو ڏنو ويو آهي سو به اصل طاقت ۽ سرچشمو نبيء جو ڏنو ويو آهي. وليء جو مقابلو عفريت سان نه هوندو آهي. ولي جيڪو آهي سو عفريت سان مقابلي جي لاء تيار ڪونهي نه ڪو عفريت ولي سان مقابلي جي لاء تيار آهي ڇو ته وڏي ۾ وڏو سرچشمو طاقت جو شيطاني طاقت جو عفريت آهي ته رحماني طاقت جو سرچشمو نبي آهي جڏهن اهي ٻئي گڏ هجن ته هڪ ٻئي جي مقابلي ۾ هن تڏهن حضرت سليمان عليه السلام عفريت کي چئي ٿو ته تهان جو منهنجا مسخر ٿيا آهيو ته متان سمجهو ته به اسان اڃا معتبر آهيون نبوت جي طاقت جي آڏو تهان ڪا شيء نه آهيو هتي ولايت کي ظاهر ڪونه ڪرڻو ڪونهي پر خود نبوت کي جيڪو اصل سرچشمو آهي ظاهر ڪرڻو آهي اها ڳالهه هئي ۽ ٻي هن ۾ ٻيو به هڪڙو قرينو آهي ته جيئن الله تعاليٰ فرمائي ٿو والشعراء يتبعهم الغاوون شاعرن جا تابع گمراهه هوندا آهن حالانڪه شاعر ولي هجي ڪيڏو به ڀلو بزرگ هجي پر شاعر جيڪڏهن هوندو ۽ ان جو ٻيو تابع ٿيندو شعرن منجهه ۽ ان کان هدايت شعر جي ڪري وٺندو ته گمراهه ڇو ته سرچشمو نبوت الاهي وحي آ. ان الاهي وحي کي ڇڏي هن هڪڙي ماڻهوء جو ڪلام، انهيء بزرگ جو جنهن هدايت ورتي وحي الاهي منجهان هاڻ انهيء شيء کي نٿو اختيار ڪري جتان اهو هن جو مرشد ۽ ولي يا شاعر هدايت وارو ٿيو آ پر ان جي ڪلام منجهان معنيٰ هن پنهنجو سر چشمو ڦيرايو ٻئي هنڌ کي تنهن ڪري اهو گمراهه آ. توڻي ڪيڏو به صالح هجي پر رڳو ائين پيو سمجهي ته مون کي شاهه جي بيتن منجهان هدايت ٿي آ. مون کي بلها شاهه جي ڪلام منجهان راهه ذڪر منجهان هليو آ.

سمجهي ٿي، ام تڪون من الذين لا يهتدون يا انهن شخصن مان آهي جيڪي نٿا سمجهن، معنيٰ هن کي امتياز آهي ڪي نه ڪونهي؟ ايڏي روحاني قوت جو امتياز اٿس ڪي نه ڪونه؟ ٿورڙي گهڻي ڦير جي ڪري هيء چئي ته آهي ئي شيء ٻي، پوء ته چئبو ته بي سمجهه آهي. ماڻهو پنهنجي شيء کي هزار دفعا سمجهي، ان جي انداز کي هزار دفعا ڏيکي، ڏسي، پوء اهو آهي ماڻهو جو عقل. جيئن ويچاري هڪڙي چيو آهي ته. چيو اٿس ته من انداز قدت را مي ۾ شناسم مان تنهنجي انداز قد کي ٿو سڃاڻان هڪڙي ائين شاعر ويچاري شاعر شعر چيو آهي ته هن جيڪڏهن صحيح معنيٰ ۾ ان پنهنجي تخت کي جيئن ٺهرايو آهي تيئن انداز کي اها سڃاڻندي بهر رنگي ڪه باشي جامه مي پوش من انداز قدت را مي ۾ شناسم تون جهڙو به رنگ هجي، جهڙا به ڪپڙا پهرين، پر اسان کي انداز معلوم آهي، ڍانچو، لوڏ معلوم آهي، ڏسون ته پنهنجي تخت جي لوڏ معلوم ڪري ٿي ڪي نه ٿوري گهڻي ڦير گهير تي چري ٿي ٿي وڃي، چئي ٿي ته منهنجو ناهي. فلما جاءت، جڏهن اچي پهتي، قيل اهڪذا عرشڪ، چيو هي اهڙو تنهنجو تخت آهي، قال ڪانه، قالت ڪانه هو، چيائين گويا ڪه اهو آهي، گويا ڪه اهو آهي، معنيٰ ذات اها رکي، گويا ڏنيس تشبيهه ۾، معنيٰ ڪجهه هن ۾ تبديل ۽ تغير آيو آهي، تنهنڪري هوبهو اهو نٿو چئي سگهجي، ڦير گهير ان ۾ ٿيل آهي. اوتينا العلم من قبلها پر توهان ايڏو منهنجو امتحان ڇو ٿا وٺو؟ اسان کي ته علم هن کان اڳي ملي چڪو آهي. توهان پنهنجي طاقت جو مظاهرو ڪيو آهي هتي، تخت منهنجو کڻي هتي رکايو اٿو ۽ وري پڇو ٿا. پر مان کي ته انهي ڳالهه جي پوري طرح اڳ ۾ ئي سمجهه اچي وئي آهي ته توهان جي طاقت تمام گهڻي آهي. تنهنڪري اسان ته فرمانبردار ٿي آيا آهيون. وڪنا مسلمين اسان ته حڪمبردار ٿي آياسي. تنهنڪري منهنجي تخت کي انهيء گهڙيء آڻائڻ جي معنيٰ ته ڪا آهي ئي ڪانه ڪا. وصدها ما ڪانت تعبد من دون الله انهي کي روڪي ڇڏيو هو انهي شيء جو عبادت ڪندي الله کان سواء ٻين شين جي اصل هيء هڪڙي ڏاڪي ۾ اٽڪيل هئي سج جي پهچائي ڦٽي ڪيو ۽ الله تبارڪ و تعاليٰ جي قوت ڏانهن هن کي سمجهايو معنيٰ صداقت جو اجمالي علم هن چيو ته اسان کي ته پهرين اچي چڪو آهي پر هاڻي اسان کي تفصيل به معلوم ٿي چڪو ادخلي الصرح وري ٻيو موقعو ڏنو ته هن ميدان ۾ داخل ٿي حضرت سليمان عليه السلام جي ايوان شاهيء کي چوڌاري ڪوٽ هيو نڪتل، هاڻي اهو ڪم جيڪو تخت ڏيکارڻ جو ٿيو سو ته ٻاهر ٿيو، جيڪو نمائشي ميدان هو. اندر هاڻي جنهن دروازي کان اچي پئي، بادشاهه جو ايوان اڳ ۾ آهي، وچ ۾ سڄو ميدان آ، ان ميدان جي مٿان به هن حضرت سليمان عليه السلام شيشو هڻايو هو ۽ ان شيشي جي اندر اهڙي قسم جون لهرون ۽ موجون پيون ڏسڻ ۾ اچن ڄڻ پاڻي پيو ٿو موج ماري ۽ پيو ٿو ڦري گري ۽ گهمي، مڇليون ٻڇليون اهڙي قسم جون شيون پيون نظر اچن، حالانڪ ٺوس شيشو هو. جيڪڏهن ماڻهو ان جي مٿان پير رکي ته شيشو پر سمجهي ته پير رکبو ته ٻڏي ويندو ايڏو نفيس صاف به هيو جڏهن ان دروازي تي آئي سليمان عليه السلام اندر تخت تي ويٺو هو سڄو ايوان شاهي اهو ڀريل آهي هي مائي جو جڏهن دروازي کان اندر لنگهي ته هن کي پنهنجو ڪپڙا وپڙا به هيا سمجهي پئي ته پاڻي آهي ۽ اهو پاڻي ڪوئي ايڏو وڏو ته ڪونه هوندو جو ماڻهو ٻڏي ڏسڻ ۾ هيٺ اچي پئي ته زمين به آهي سمجهي پئي ته پير ٻوڙ پاڻي هوندو يا ڪجهه کڻي وڏڙو هوندو گوڏي جهڙو

ته اهو محل آهي هڪڙو جڙيا دار، قال جو فاعل هتي سليمان عليه السلام آهي ساڳو جيئن هتي قال قال الذي عنده علم من الڪتاب آهي هتي به ساڳو قال جو هو آهي شيشي جو هڪڙو جڙيا دار ممرد معنيٰ جڙيا دار صرح ميدان قوارير شيشو شيشي جو جڙيا دار ميدان آهي هڪڙو ٻيو ان ۾ پاڻي واڻي ڪونهي ڪو قالت رب اني ظلمت نفسي چي اي منهنجا رب مان ته پنهنجي نفس تي ظلم ڪري چڪي آهيان سج جي آب تاب چمڪ ڌمڪ کي ڏسي مان سمجهيو هو تڏهن انهي ۾ به ڪو درياهه آ فيض جو جيڪو اسان جي مٿان روحانيت اسان جي کي فائدو پهچائيندو پر اها ڳالهه ته ڪانه هئي اسان ان کي به پوڄا ڪئي هتي هن پاڻي ۾ مان هن شيشي کي پاڻي سمجهيو آ ان بي حقيقت شيء کي به مان ڪارساز قدرت وارو سمجهيو هو اتي هن کي توحيد جو ٺوس سبق ملي ويو اسلمت مع سليمان، مان سليمان عليه السلام سان اسلام آندو، لله رب العالمين جيڪو جهانن جو پروردگار آهي، پوء هن کي اتي يقين جو درجو مليو، اهو اختيار ڪيائين رستو جيڪو سليمان عليه السلام جو رستو هو ۽ پنهنجي نفس تي شرڪ جو ظلم محسوس ڪيائين جيڪو هي ڪري چڪي هئي، پوء ان کان تائب ٿي بارگاهه ايزدي ۾ ۽ انهي جي طرف رجوع ڪيائين. هتي حضرت سليمان عليه السلام جي بادشاهي دور جو ۽ عجائبات جو. پورو ٿيو طٰس جو جيڪو ٻيو حصو هو سي هتي آيو هاڻي الله تبارڪ وتعاليٰ حضرت صالح عليه السلام کان واقعات جو بيان ٿو فرمائي ان واقعات منجهان هڪڙي تحقيق ڏيڻي آهي رسول الله صلي الله عليه وسلم کي وڌيڪ ته انهن ماڻهن انهن نبين پنهنجي پنهنجي وقت ۾ ڪيڏي خدمت ڪئي معجزات ڏيکاريائون ۽ ڪم ڪيائون ۽ قومن هن سان جيڪو برتاء ڪيو سو ڪيڏو هو تنهن ڪري هنن قوم جي برتاء کي توهان انهن قومن جو برتاء سمجهو ۽ توهان جو صبر ان، انهن، جو جيڪو صبر هو سو هي ساڳيو آهي، انهن جي لاء جيڪو نتيجو نڪتو سو ساڳو نتيجو آهي، اها ڳالهه الله تبارڪ وتعاليٰ هتي هاڻ بيان ٿو فرمائي تفصيلي طور جيئن پوري عالم جي انبياء ڪرام جي خبرن جو گويا خلاصو نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي ۽ ڪاميابي جو نتيجو ظاهر ٿي پوي فرمائي ٿو ولقد ارسلنا الي ثمود اسان ثمود جي قوم ڏانهن موڪليوسي ڀاء انهن جي صالح عليه السلام کي ان اعبدوا الله، الله جي عبادت ڪريو، فاذا هم فريقان يختصمون اتي ٻه ٽولا ٿي پيا جهڳڙو ڪرڻ، هڪڙا چون ته الله جي عبادت ڪبي، ٻيا چون ته الله جي عبادت نه ڪبي، انهيء قسم جو پاڻ ۾ اختلاف ٿي پيو هنن جو. هڪڙن حضرت سليمان دا حضرت صالح عليه السلام کي مڃيو، ٻين حضرت صالح عليه السلام کي ڪونه مڃيو، اختلاف ٿي پيو هنن جو پاڻ ۾. فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم حضرت چيو انهن کي اي منهنجي قوم هڪڙي جماعت مومنن جي ٻي جماعت ڪافرن جي انهن چيو ته اي منهنجي قوم لم تستعجلون بالسيئه توهان اسان کي برائي ڇو ٿا پهچايو ايتري تڪڙ ڇو ٿا ڪريو جو اسان کي برو ٿا ڪيو برائي ٿا پهچايو ايذا ٿا ڏيو ڀلائي جي پهچائڻ کان اڳ ۾ حالانڪه انسان اڳ ۾ ڀلائي پهچائيندو آهي لولا تستغفرون الله ڇو نٿا استغفار ڪريو الله تعالي وٽ گناهه بخشرايو هيترو به توهان غلطيون ڪيون هن لعلڪم ترحمون ته جيئن توهان کي الله تعالي جي طرفان رحم ڪيو وڃي معنيٰ مغفرت رب جي پاسي کان ايمان آڻي توبه ڪري ۽ پوء ڪيو ته ڪيڏي نه ڀلائي ٿي پوي قالو اطيرنا بک اسان بدشگوني ورتي آهي بدفال ورتي آهي تو کان توهان جڏهن کان آيا آهيو، اسان جي کي اچي مصيبتون پيون آهن، ومن معک، ۽ جيڪي تو سان گڏ آهن، قال طائرڪم معکم، چيائين ته بد بدشگوني ۽ شر اهو توهان جو توهان سان آهي، عند الله، رب تعاليٰ وٽ اهو فيصلو آهي، بل انتم قوم تفتنون، پر هڪڙي توهان قوم آهيو جيڪا فتني ۾ پيل آهيو، معنيٰ گناهن جي ڪري توهان کي عذاب ٿيندو، تفتنون اي تعذبون بذنوبڪم، گناهن جي ڪري توهان کي عذاب ٿيندو. جو فتني ۾ اچي ويندؤ اهو گفتگو ٿيو پهريون پهريون گفتگو پهرين مجلس هي آهي ڪان في المدينه تسعه رهط ان شهر ۾ هيا نو هڪڙا شخص طاقت وارا ماڻهو هيا يفسدون في الارض جيڪي ملڪ ۾ فساد ڪندا هئا رهط چئبو آهي ٽولي کي رهط جا نو رهط هڪڙي جماعت هڪڙي تنهنجا نو ماڻهو هيا جيڪي فساد پيا ڪن زمين ۾ ولا يصلحون خرابي نه پيا ڪن اصلاح نه پيا ڪن معنيٰ هڪڙا اتي جي اميرن جا هڪڙا وڏا وڏا ماڻهو هيا اميرن جا پٽ هئا امير هيا اهي اهڙي قسم جا ماڻهو هيا انهن پاڻ ۾ فيصلو ڪيو قالوا پاڻ ۾ چيو تقاسموا بالله هڪ ٻئي ۾ قسم کڻو الله تي لنبيتنه ته ضرور ضرور راتاهو مارينداسون اسان انهي تي راتاهو مارڻ معنيٰ رات جو اوچتو قتل ڪرڻ ان کي قتل ڪريون، قسم کڻي پاڻ ۾ معاهدو ڪيون، ان کي ۽ ان جي اهل کي، ٻار ٻچا سڀ ختم. ثم لنقولن، پوء چونداسون ان جي وارثن کي، لوليه ما شهدنا مهلڪ اهله، اسان نه حاضر ٿياسي ان جي اهل جي موت تي، مهلڪ معنيٰ موت تي، ان جي تباهه ٿيڻ يا موت تي اسان کي ڇا خبر، پوء کڻي پڇندو به اسان کانئون، اسان پاڻ ۾ ئي ڄڻا آهيون مخصوص، قسم کڻي ڇڏيو ڳالهه ڪانه ڪبي، راز مخفي رهندو، وانا لصادقون، اسان سچا به آهيون ان ڳالهه ۾، ڇو ته اسان جي خلاف ڪو ڳالهه ڪندو به ڪونه. تنهن ڪري سچا به رهجي وينداسين. مڪرو، انهن بڻايو پنهنجو حيلو، مڪرن، فريب، في هر مڪر بڻايائون هڪڙو وڏو مڪر، پاليسي ڪئي انهن هڪڙي وڏي پاليسي، مڪرنا، اسان به جواب ڏنوسين انهن کي پاليسيء جو، مڪرن، وهم لا يشعرون هو نه پيا ڄاڻن. معنيٰ ڪوڙي هڪڙي سازش انهن ڪئي، الله تعاليٰ ان سازش جو جواب اهو ڏنو ته انهن کي ختم ڪيو. ائين ٿي پيو. فانظر ڪيف ڪان عاقبت مڪرهم، اي نبي تون ڏس ته ڪهڙي طرح هيو انجام انهن جي فريب جو. انا دمرناهم اسان انهن کي دمر ڪيوسي هلاڪ ڪيوسي دمر چئبو آهي هلاڪ ڪرڻ صاعقي سان بجلي مٿان اچي پئي وڄ جو مٿون آئي ته ان ۾ هلاڪ ٿي ويا ٺڪاء به ٿيو باهه به لڳي مٿون وڄ ڪري انهن کي وقومهم ان جي ساري قوم کي اجمعين اجمعين سڀ ختم ٿي ويا هڪڙو به نه بچيو حضرت صالح عليه السلام جي گهر تي جيڪي ڇاپي مارڻ وارا هئا اهي پنهنجي اهل عيال سميت ائين ختم ٿي ويا، تباهه ٿي ويا، بجاء ان جي سليمان ۽ حضرت صالح عليه السلام تي ڪو حملو ڪن. اهو واقعو ٿي پيو هيڏو وڏو. فتلڪ بيوتهم، اجهو اهي انهن جا گهر آهن، خاويتن، ڍير ٿيل، ڊٿل، بما ظلموا، ظلم جي سبب، جو هنن ظلم ڪيو، وادي القريٰ ۾، ان في ذلڪ لآية، ان ۾ هڪڙي آيت آهي، لقوم يعلمون، اها قوم جيڪي ڄاڻن انهي ڳالهه کي ته قدرت جي نشاني آهي وڏي ۾ وڏي، جو الله تعاليٰ ائين حفاظت انهن جي ڪري ڇڏي. هي واقعات آهن هڪڙا هائلا عبرتناڪ واقعات جنهن سان انسان جو ڪردار ۽ غلطيء جو نتيجو ان جي آڏو ظاهر ٿئي اهڙي طرح لوط عليه السلام جڏهن پنهنجي قوم کي چيائين اتاتون الفاحشت هن نيڪي جو حڪم ڪيو توهان بي حيائي ٿا ڪيو انتم تبصرون هو توهان ڏسو به ٿا ڏسي وائسي بي حيائي ائنڪم لتاتون الرجال توهان اچو ٿا مردن ڏانهن شهوتن نفساني خواهش ڪندي من دون النساء عورتن کان سواء بل انتم اهي توهان آهيو قوم تجهلون بي سمجهه جاهل قوم جو توهان جيڪو حقيقي ۽ فطري رستو آهي انهي فطري رستي کي ڇڏي ايڏا جاهل ۽ احمق قسم جا ماڻهو آهيو جو توهان ايڏي حرڪت ٿا ڪريو ناجائز فما ڪان جواب قومه ان جي قوم جو ٻيو جواب ڪونه الا ان قالوا مگر چيائون اخرجوا آل لوط لوط جي ڪٽنب کي گهراڻي کي سڀني کي تڙي ڪڍو من قريتڪم پنهنجي ڳوٺ کان انهم اناس اهي هڪڙا ماڻهو يتطهرون جيڪي پاڻ کي پاڪ رکڻ ٿا گهرن ۽ پاڻ کي پاڪ ٿا ڪوٺين ۽ پرهيز ٿا ٻڌائين سو انهن نا اسان ناپاڪن کان انهن کي ڪڍي ڦٽي ڪيو هاڻ ڪهڙو ڪهڙو واسطو آهي اسان هنن جو پاڻ ۾ الله تعاليٰ فرمايو فانجيناه اسان ان کي نجات ڏني هن جي اهل کي گهر وارن کي الا امراته مگر هن جي هڪڙي عورت سا پوئتي رهجي وئي ان کي اسان نه ڪڍيوسي ٻاهر ڇو ته انهي ڏي حساب رهيل هو هڪڙو قدرتي هو ڪهڙو حساب جو پنهنجي ان گهر واري سان ۽ نبي سڳوري سان هن جو ڪو تعاون يا ڪا مدد هجي سا اها هن جي ڪانه هئي تنهن ڪري ائين ٿي پيو معاملو. ڪهڙي مدد هئي؟ جيئن حضرت لوط عليه السلام مردن ۾ تبليغ ڪندو هو ۽ ڳالهه ٻڌائيندو هو، اهڙي طرح هيء انهن جي عورتن ۾ به جيڪڏهن اهڙي قسم جي ڳالهه ڪري ها جو اهي عورتون وري پنهنجي مردن کي تي قبضو ڪن ها ۽ مردن کي به رضامند رکڻ جي ڪوشش ڪن ها، خوش ڪن ها، ائين به نه هيو. تنهن ڪري ڄڻ هن مائيء تبليغ جو ڪم جيڪو حضرت لوط عليه السلام ڪيو هن ان سان اهو ساٿ نه ڏنو. هڪڙي معنيٰ اها ڪئي اٿن. اها معنيٰ ڪئي حضرت سنڌي رحمة الله عليه.

اهي، مطلب ته رب تبارڪ و تعاليٰ آهي، جيڪو هميشه ڀلائي جو مالڪ آهي ۽ ڀلائي ڪندڙ آهي. اهي الفاظ گويا بطور خطبي جي تعليم ڪيا ويا ۽ سمجهايو ويو ته ان کي توهان انهيء طرح سمجهو ته ڄڻ رب تبارڪ و تعاليٰ ساري هدايت جي مضمون کي وري هتي موٽائي تنبيهه طور بيان فرمايو آهي. آخر دعوانا الحمدلله. واقعات ٻڌائڻ کان بعد. تذڪير بأيام الله جي بيان ڪرڻ کان پوء جنهن منجهان قومن کي ياد ڏياربو آهي گذريل زمانو نافرمانن جو نتيجو فرمانبردارن جو انجام اهو بيان ٿي چڪو هتي الله تعاليٰ پنهنجي قدرت جو بيان ٿو فرمائي ۽ پنهنجي قوت جو اظهار

ان کي چئبو آهي صنعت التفات جي مٿي غائب ڪري الله تعاليٰ بيان فرمايو آهي آسمانن زمينن جي تخليق اها هڪڙو دفعو ٿي وئي آهي تنهن ڪري مناسب ائين هيو ته ڪنهن پيدا ڪيو آهي آسمانن زمينن کي باغ باغيچا گل ڦل سلا گاهه اوڀڙا اهي روزمره پيدا ٿين ٿا تنهنڪري هتي متڪلم جو صيغو آيو. ان کي چئبو آهي صنعت التفات جي. غيبت کان تڪلم ڏي، غيبت کان خطاب ڏي، خطاب کان تڪلم ڏي، تڪلم کان غيبت ڏي. ڇهه صورتون پيدا ٿينديون آهن. اهي ان کي چئبو آهي صنعت التفات جي. ڪلام ۾ متڪلم غائب ڪري ڳالهائي پاڻ کي متڪلم پوء اسان پيدا ڪياسي انهيء سان باغ حدائق جمع حديقت جي حديقت چئبو آهي ذات بهجة ذات بهجه اي ذات حسن حسن ۽ سونهن وارا باغ پيدا ڪياسين ما ڪان لڪم ان تنبتوا شجرها نه هيو اهو توهان لاء جو ڄمايو وڻ انهي جا ڪنهن هڪڙي وڻ کي ڄمائي سگهو اها به توهان جي طاقت ناهي ان ۾ گل ڦل لڳائڻ اهو ته جدا مسئلو آهي، خالي هڪ وڻ کي پيدا ڪرڻ اهو به ناممڪن، محال آهي توهان جي مٿان. ءاله مع الله، ڇا آهي ڪوئي حاڪم انهيء مالڪ الله کان سواء ٻيو، جنهن جي حڪم سان ايڏو ڪارخانو ڪائنات جو پيو هلي؟ اها پڇا ڪئي ٿي وڃي. بل هم قوم يعدلون. پر اها قوم آهي جا عدول ٿا ڪن، عدول چئبو آهي منهن موڙڻ کي، رستي ڦرڻ کي، حق جي رستي کان، جادئ مستقيم کان هٽي غلط رستي ڏي وڃن ٿا، اهي آهن مشرڪ، جن هڪ طرف الله تبارڪ و تعاليٰ جي خالقيت ۾ شرڪ ڪيو، ٻئي طرف الله تعاليٰ جي مالڪيت ۽ حڪومت ۾ شرڪ ڪيو، عبادت ۾ الله کانسواء ٻين کي به لائق سمجهن ٿا. حالانڪ آسمان جو پيدا ڪندڙ، مينهن وسائيندڙ، باغ گل وڻ پيدا ڪندڙ الله کان سواء ٻئي ڪنهن جو ڪم ناهي جيئن الله تعاليٰ ٻئي هنڌ قرآن پاڪ ۾ خود فرمايو آهي توهان پڇندؤ ته ضرور چوندا الله اهو اعتراف ڪرڻ کان بعد به اٿي هي شرڪ ٿا ڪن الله جي حڪومت ۾ به اٿي اهڙي طرح شرڪ ٿا ڪن رب جي هن ملڪ ۾ رب جي خلق تي الله جي قانون کان سواء ٻئي جو قانون جاري ڪرڻ، اهو سجدي غير جي ڏيڻ کان ڪنهن به صورت ۾ گهٽ نه پر اڃا وڌيڪ آهي، ڇو ته عبادت چئبو آهي انتهائي تذلل کي. انتهائي تذلل اهو آهي جو ماڻهو ڪنهن جي آڏو جهڪي پوي، عبادت ڪري، اهڙيء طرح ڪنهن ٻئي جي قانون تي مجبور ٿي ان جي ڳالهه تسليم ڪري ۽ ان تي عمل ڪري. قانون ماڻهو جي زندگيء ۾ شامل هوندو آهي. سجدو غير جو شامل ته ڪونه هوندو آهي، اها گهڙي هوندو آهي. تنهن ڪري اهو غير جو قانون انسان مخلوقات جي مٿان هلائڻ اهو عظيم شرڪ چئبو. ان الشرڪ لظلم عظيم شرڪ تمام وڏو ظلم آهي. ماڻهو حق جي رستي کان، جادئ مستقيم کان، توحيد کان ڦري ٻئي پاسي ڏي عدول ڪري ڪفر ۽ ضلال ڏي هليو وڃي. انتهائي اها برائي آهي انسان جي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته بل هم قوم يعدلون پر اها قوم آهي جيڪي عدول ٿا ڪن مڙي ٿا وڃن الله جي رستي کان ڦري ٿا وڃن هڪڙو دليل امن جعل الارض قرارا زمين جي پيدا ڪرڻ کان پوء وري قرار جو موقعو ڪير آهي اهي جنهن زمين کي قرار ڏياريو وجعل خلالها انهارا ۽ ڪنهن انهي جي وچ ۾ نهرون نديون نهريون الله تعاليٰ پيدا ڪري ڇڏيون ان کي درست ڪيائين وجعل لها رواسي جمع راسيت جي راسيت چئبو آهي لنگر کي ٻيڙيء کي جهلڻ وارو لنگر مطلب هي توهان آهي جبل اهي راسيه بمعنيٰ راسخه مضبوط ڪري ڇڏي جي حفاظت پيا ڪن زمين جي توازن جي جيئن اها صورت حرڪت نه ڪري ۽ پوري طرح پنهنجي قانون قرار سان هلي ۽ ڪنهن انهيء ۾ بوجهه بار توازن قائم ڪرڻ جي لاء جعل بين البحرين حاجزا وري ٻه دريا هڪڙو کارو ٻيو درياء مٺو انهن ٻنهي جي وچ ۾ رب تعاليٰ پنهنجي قدرت سان حجاب ڪري ڇڏيو جو گڏجي وڃن

امن يجيب المضطر ڪير آهي جيڪو جواب ڏي مضطر کي بيڪس شخص مجبور ماڻهو اضطرار جي حالت ۾ پهتل اهڙي کي جيء ڪري جواب ڏي ۽ ان جي حاجت کي پورو ڪري ۽ مصيبت کي لاهي سختي کي دور ڪري ڪير آهي

حتمي ڳالهه، مضطر دعا گهري، الله تعالي هن جي مصيبت کي لاهي. هتي ان شاء جو ذڪر ڪونهي. دعائون ٻن قسمن جون آهن، تنهنڪري هڪڙي هنڌ ان شاء آيو ٻئي هنڌ نه. حال داعيء جو انهيء ڳالهه کي تقسيم ٿو ڪري. دعا گهرندڙ شخص اضطرار جي درجي تي پهتو آهي ته پوء ان شاء ڪانهي، پوء اهو اضطرار هن جو مقبول آهي ۽ دعا قبول ٿي ويندي. پر اضطرار جي معنيٰ رڳو سمجهڻ گهرجي ته اضطرار ڇا کي ٿو چئجي؟

هاڻي ڏسي ٿو ته انهن کي استعمال نه ڪبو، نه واپرائبو ته مري پئبو. ٻه ٽي ڏينهن گذري ويا آهن، جان بلب ٿيو آهي اهو. چپن تي ساهه اچي نڪتو آهي، ڪا شيء ٿورڙي کائي ته جيئن ڪمر سڌي ٿئي، نه ته ڪري پوندو، پوء ته اٿي به نه سگهندو. اهو آهي اضطرار. معنيٰ اضطرار جي اهڙي حد جو ان کان بعد هاڻي موت اچي هن کي قريب ٿيو آهي. اهڙي حالت ۾ دفاع ڪرڻ هڪ انسان کي ۽ اها شيء جيڪا حرام هئي حلال ٿي پئي ان کي نه استعمال ڪرڻ گناهه آهي اها استعمال ڪري کائي پنهنجي جان بچائي اضطرار جي معنيٰ هيء ٿي پئي ته جيڪڏهن نه کائبو ته مربو الله تعاليٰ فرمائي ٿو امن يجيب المضطر ڪير آهي جيڪو جي ڪندو آهي مضطر کي معنيٰ پنهنجي حال ۾ ايڏو مجبور آهي ۽ پنهنجي حاجت ۾ ايتري قدر هي مضطر ٿي چڪو آهي جو ڄڻو جي اهو ڪم نه ٿيو ته هن جو ساهه چپن پيو آهي. الله تعاليٰ وٽ ٻانهو انهيء حيثيت سان سوال جي مقام ۾ اچي دعا گهري ته رب تعاليٰ هڪدم ان جو جواب ڏئي. اهو آهي معنيٰ اضطرار جو جواب الله جي طرفان ۽ اونئين ڪري ڏئي الله تعاليٰ اهو ان شاء آهي. ان شاء هن ۾ آهي فيڪشف ما تدعون اليه ان شاء توهان دعا گهرو الله تعالي کان رب تعالي جي مرضي جيڪڏهن توهان جي مصيبت کي کولي جيڪڏهن گهري ته پر اهو تڏهن آهي جڏهن ماڻهو مضطر نه آهي ته به دعائون الله تعالي قبوليندو آهي پر اهڙو ماڻهو جو جيڪڏهن اهو ڪم نه ٿئي ته هاڻي هن جي دل ويهي ٿي ساهه نڪريس ٿو انتها درجي تي پهچي ويو آهي انهيء جي دعا الله تعاليٰ ضرور قبول ڪندو. جڏهن حرام کي الله تعاليٰ حلال ڪري ٿو ڏيس ته بااختيار مالڪ ڇو نه ان جي حاجت کي پورو ڪري ڏئي؟ آخر حاجت پوري ڪرڻ ڪهڙ ڇا جي لاء حرام آهي؟ جڏهن حرام کي الله تعاليٰ حلال ڪري ٿو اضطرار جي حالت ۾ ته دعا جيڪڏهن گهرندو داعي مضطر جي اضطراري حالت ۾ ته الله تعاليٰ هن جي دعا ڪري ڏيندو. پر اها حالت اضطراري دعا ۾ پيدا ڪرڻ هر ڪنهن جو ڪم ناهي. اهو ٻانهپ جو انتهائي شان آهي هڪڙو. جيئن ته هر هڪ ماڻهوء جو اهو حال ناهي، مگر طلبگار ته هر هڪڙو آهي. حاجت مند رب جي در تي، پوء جيڪڏهن ٻانهو پاڻ انهي حالت تي هجي ته به دعا قبول ٿئي يا اهڙو ڪو ماڻهو جاچي ڏسي ته هي رب جي آڏو ايڏو نياز مند ايڏو محتاج ٿي چڪو آ، پنهنجي انهيء حال سان اهڙي حال واري ماڻهوء کي جيڪڏهن هڪڙو ڳولي وڃي ان کان دعا گهرائي جو اهو انهيء ٻانهي جي تڪليف پنهنجي تڪليف سمجهي ان جي مصيبت پنهنجي مصيبت سمجهي هي الله جا صالح بندا ان حد تي هوندا آهن جو انسان ذات جي تڪليف کي پنهنجي تڪليف سمجهندا آهن انهن جي مصيبت کي پنهنجي مصيبت سمجهندا آهن انهن جي تپ بري کي پنهنجو تپ برو سمجهندا آهن اضطرار جي حالت هنن وٽ، هنن سان، هنن لاء خدا وٽ پيدا ٿيل آهي، پوء جو دعا گهرندا آهن ته امن يجيب المضطر ۾ ان جي دعا ٿي پوندي آهي يڪشف السوء پويون ٿي پوندو آهي نتيجو تنهنڪري دعا ٻين کان گهرائڻ نيڪن صالحن کان جيڪي رب تبارڪ و تعاليٰ وٽ اضطرار جي حالت پيدا ڪري چڪا آهن انهن کان دعا گهرائڻ جو سبب صرف اهو هوندو آهي
جو اهي نيڪ صالح بندا دعائون گهرندا آهن تڏهن الله تبارڪ و تعاليٰ وري دعا به قبول ڪندو آهي

پر پوء جيڪڏهن واقعي ايئن ٿي پئي ته الله حڪيم آهي ڄاڻي ٿو ته هن جو نقصان آهي پوء رب تعاليٰ ان جي اها دعا ان صورت کان هٽائي ٻي معنيٰ ڏي آڻيندو آهي دعا مان مطلب هوندو آهي خيريت جو طلبگار هجڻ پنهنجي رب جي در تي الله تعاليٰ هن جي لاء خيريت مقرر ڪندو آهي جيڪا تمام به بهتر هوندي آهي يا دنيا ۾ ان جي بدلو هن کي سٺو ڏيندو يا آخرت ۾ ڪو جنت جو عوض عطا فرمائي دعا ضايع نه ٿيندي آهي بهرحال اهو آهي ويجعلڪم خلفاء الارض توهان کي حاڪم بڻائيندو آهي زمين جو نائب ڪندو آهي اڳين شخصن جو اڳي گذري چڪا توهان کي ان قوم ۽ نسل جو نائب بڻائي اها به الله تعاليٰ جي مرضي آهي ءاله مع الله ڇا رب تبارڪ وتعاليٰ کان سواء به ڪو حاڪم آهي ڏسو توهان هن وقت زمين تي آباد آهيو انهن جاين تي ويٺل آهيو جتي اڳي ٻيا جيئرا هوندا هئا

رب تبارڪ و تعاليٰ بلا واسطه يا بالواسطه جو ستارا يا قطب نما يا ٻئي آلات جي ذريعي رب تعاليٰ مهرباني ڪري ڪير آهي جيڪو توهان کي رستا ٿو ڏيکاري اتي اهو ئي هڪڙو الله آهي ومن يرسل الرياح ۽ ڪير آهي جيڪو موڪلي هوائون بشرا بين يدي رحمته خوشخبري آڻيندڙ ان جي رحمت جي آڏو الله جي رحمت جو اڳيان خوشخبري آڻيندڙ بارش جا جا ٿڌا مينهن ۽ هوائون اهي آڻي توهان کي ٻڌائي ته مينهن ٿا وسن، آباديون ٿين ٿيون. ءاله مع الله، الله سان گڏ ڪو ٻيو خدا به آهي؟ تعالٰي الله عما يشرڪون، الله گهڻو بلند آهي تنهن کان جيڪي جو توهان الله سان شريڪ ٿا ڪريو. تعالٰي بمعنيٰ تنزه، تعالٰي بمعنيٰ تبرا، توهان جي شرڪ کان الله بريء آهي، بلند آهي، بيزار آهي. امن يبدء الخلق ڪير آهي جيڪو نئون پيدا ڪري مخلوق کي بدء الخلق رب تعالي نئين سر شيء مخلوق کي پيدا ڪيو ثم يعيده وري موٽائي ان کي رب تبارڪ وتعالي پاڻ وٽ آڻي پهچائيندو ڪير آهي جيڪو رب کان سواء ابتداءً پيدا ڪري اهو ته ڪم الله تعالي جو آهي موت کان بعد وري دوبارا پيدا ڪري اهو ٻڌي جيڪي منڪرين بعث بعد الموت آهن انهن کي ايترو ته سمجهڻ گهرجي، بالفرض به تقدير جيڪڏهن ٻيهر پيدا ٿياسي، تڏهن به ته اهو ئي انهي الله جو ڪم آهي، جنهن اول دفعي پيدا ڪيو هيو، ظاهر ڳالهه آهي. ومن يرزقڪم من السماء ڪير آهي جيڪو توهان کي روزي ٿو ڏئي آسمان منجهان، والارض ۽ زمين مان.